ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ ນີ້ແມ່ນຄຳເລັກ ທອງວິລຸຍ ທີ່ພາລາຍການພາສາລາວ ໜ້າທີ່ SBS Radio ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນອັບເດດໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ສຳລັບລາຍລະອຽດໃຫ້ເຂົ້າອ່ານຢູ່ທີ່ຫົວຂໍ້ເລື່ອ ງອັນດຽວກັນນີ້ ຄື ອັບເດດໂຄວິດ-19 ນາຍົກ New South Wales ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຳນົດການພົວພັນກັນ ເພາະການອ່ານຈະຊົດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຄົ້ນຊອກຫາເບິ່ງໄດ້ຕ່າງໆນານາ ໃນຊຸດນີ້ແມ່ນອັບເດດກ່ຽວກັບໂຄໂຣນາໄວຣັສໃນ ອົດສະຕຣາເລຍ ສະບັບ 30 ກໍລະກະດາ 2021 ທະຫານຈະເຂົ້າຮ່ວມຕຳຫຼວດ New South Wales ເພື່ອບັນຍັດຄຳສັ່ງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ທາງການ Victoria ຊອກເຫັນສາຍພົວພັນກັນຂອງກໍລະນີອັນລຶກລັບ ໂຮງຮຽນໃນ Brisbane ຖືກອະນາໄມ ຢ່າງລະອຽດ ພາຍຫຼັງທີ່ນັກຮຽນຖືກກວດເຫັນເປັນໂຄວິດ-19 Tasmania ເປີດຊາຍແດນຂອງຕົນຕໍ່ລັດ Victoria ໃນລັດ New South Wales New South Wales ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ຈາກທ້ອງຖິ່ນ 170 ຄົນ ໂດຍມີບຸລຸດ 42 ຄົນຢູ່ໃນຊຸມຊົນເມື່ອເປັນມັນຢູ່ ນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ Gladys Berejiklian ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍຈົ່ງກຳນົດການພົວພັນກັນກັບຄົນອື່ນໆໃນຄົວເຮືອນ ຍ້ອນໂຄວິດ-19 ຍັງແຜ່ຜາຍຢູ່ໃນຄົວເຮືອນຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢູ່ ແລະ ບ່ອນເຮັດວຽກເຮັດການ Mick Fuller ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດ ບອກເຕື ອນຄົນທັງຫຼາຍຢ່າໄດ້ໄປຮ່ວມການປະທ້ວງການລັອກດາວໃນທ້າຍສັບປະດາ ໂດຍເວົ້າວ່າຜູ້ປະທ້ວງຈະໄດ້ປະເຊີນກັບຕຳຫຼວດຫຼາຍພັນຄົນ ທະຫານ 300 ຄົນຈະລົງພື້ນຖານຈາກແຕ່ວັນຈັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່ າຄົນຈະຢູ່ເຮືອນ ແລະ ບໍ່ພົວພັນກັບຄອບຄົວຍາດຕິພີ່ນ້ອງໃນໄລຍະລັອກດາວ ໃນ Victoria Victoria ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ຈາກການຕິດແປດກັນໃນທ້ອງຖິ່ນ 3 ຄົນ ທຸກລາຍມີສາຍພົວພັນກັບການແຜ່ລະບາດທີ່ມີຢູ່ ແລະ ແຍກໂ ຕຢູ່ເມື່ອເປັນມັນຢູ່ Martin Foley ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກ Victoria ເວົ້າວ່າ ການກວດເບິ່ງສາຍພັນ Genomic Testing ບອກໃຫ້ເຫັນວ່າກໍລະນີອັນລຶກລັບນັ້ນມີສາຍພົວພັນເຖິງການແຜ່ລະບາດຂອງປັດຈຸບັນ ແຕ່ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າຄົນທີ່ເປັນນັ້ນຕິ ດແປດໄວຣັສນັ້ນໄດ້ແບບໃດກັນ ໃຫ້ອ່ານເບິ່ງໂດຍກົດໃສ່ COVID Safe Measures ຂອງປັດຈຸບັນ ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທົ່ວອົດສະຕຣາເລຍ ທາງການສາທາລະນະສຸກ Queensland ເຊື່ອວ່ານັກຮຽນ Brisbane ທີ່ຖືກກວດເຫັນເປັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນຊຸມຊົນເມື່ອ ຍັງຕິດແປດກັນໄດ້ຢູ່ເຖິງ 3 ມື້ ແຕ່ວັນທີ 27 ກໍລະກະດາ 2021 Tasmania ເປີດຊາຍແດນຂອງຕົນຄືນແກ່ Victoria ພາຍຫຼັງທີ່ປິດມັນລົງສອງສັບປະດາ Quarantine ການເດີນທາງ ຄລີນິກການກວດ ແລະ ເບ້ຍ Pandemic Disaster Payment Quarantine ແລະ ຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບ ການກວດຖືກຄວບຄຸມ ແລະ ບັນຍັດໂດຍລັດຖະບານຂັ້ນລັດ ແລະ Territory ຖ້າຫາກທ່ານຢາກເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍອອນລາຍ ສຳລັບການຍົກເວັ້ນໃຫ້ ໃຫ້ກົດອ່ານສຳລັບຂໍ້ມູນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບ ຫຼັກການເພື່ອອອກໄປຈາກອົດສະຕຣາເລຍ ມີວິທີການຊົ່ວຄາວສຳລັບຖ້ຽວບິນສາກົນ ທີ່ຖືກລື້ມພິຈາລະນາເບິ່ງເປັນປະຈຳໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ຖືກປັບໃຫ້ທັນການຢູ່ທີ່ເວັບໄຊ Smart Traveller ມີຂ່າວ ແ ລະ ຂໍ້ມູນຫຼາຍກວ່າ 60 ພາສາ ຢູ່ໜ້າທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບໂຄໂຣນາໄວຣັສ